ສະບາຍດີບັນດາທ່ານ ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ
ມື້ນີ້ອຸ່ນແກ້ວ ກັບ ສຸພັດຕາ ຈະມີສຳພາດພິເສດກ່ຽວກັບໂຄງການທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຫຼັງຈາກທີ່ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນເປີດມາໄດ້ເກືອບສອງປີແລ້ວ ເຮົາກໍມາເບິ່ງວ່າປະເທດລາວໄດ້ຫຍັງ ເສຍຫຍັງຈາກໂຄ ງການທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຜົນກະທົບໂດຍພາບລວມມີຫຍັງແດ່ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍໃນຕໍ່ໜ້າສຳລັບປະເທດລາວມີຫຍັງແດ່ ມື້ນີ້ເຮົາມີແຂກພິເສດ ຊຶ່ງເປັນນັກຂ່າວເອເຊຍເສຣີ ຊື່ພູວົງ ທີ່ຕິດຕາມເລື່ອງທາງລົດ ໄຟລາວ-ຈີນມາຢ່າງໃກ້ຊິດ ສະບາຍດີ ພູວົງ ສະບາຍດີ ພູວົງ ສະບາຍດີ ເຈົ້າ ຢາກຖາມວ່າໃນຖານະທີ່ທ່ານໄດ້ຕິດຕາມ ໂຄງການທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນມາຢ່າງໃກ້ຊິດນີ້ ມາເບິ່ງວ່າ ຫຼັງຈາກທີ່ເປີດມາເກືອບສອ ງປີແລ້ວນີ້ນະ ປະເທດລາວເຮົາໄດ້ຫຍັງຈາກໂຄງການທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ
ອັນນີ້ກະເທົ່າທີ່ໄດ້ຕິດຕາມຂ່າວມາເນາະ ແລ້ວກໍອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຮົາມີນີ້ແມ່ນ ທີ່ ທີ່ ທີ່ເຮົາມີ ແລ້ວກະພວກເຮົາໄດ້ຄົ້ນຄວ້ານຳເນາະ ເຈົ້າ ແມ່ນ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນມີການສຶກສາຢ່າງຈະແຈ້ງເທື່ອວ່າ ອັນນາ ແ ລ້ວກໍບໍ່ມີຂໍ້ມູນພື້ນຖານເທື່ອວ່າ ອັນນາ ປະເທດລາວໄດ້ຫຍັງຫັ້ນນະ
ເຈົ້າ ນີ້ ຕອນນີ້ບໍ່ທັນມີຂໍ້ມູນເນາະ ແຕ່ວ່າອີງຕາມ ອ່າ ທີ່ໄດ້ສຳພາດນັກວິຊາການ ຜູ້ທີ່ວ່າ ອື ອ່າ ໄດ້ກິ້ງເກືອກລີເລືອຢູ່ ຢູ່ແປວໄຟສະໜາມຮົບແຫ່ງການເຮັດວຽກຕົວຈິງນີ້ນະ ເຂົາເຈົ້າຕອບໄດ້ເລີຍວ່າ ສິ່ງທຳອິດ ທີ່ໄດ້ກໍຄື ໄດ້ການເດີນທາງທີ່ສະດວກສະບາຍ ແລ້ວກະ ອື ໃຊ້ເວລາສັ້ນ ສັ້ນລົງ ອັນນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ ອັນນາ ຄົນລາວ ອ່າ ຈຳນວນໜຶ່ງໄດ້ ໄດ້ສຳຜັດໄດ້ ຖືເປັນປະໂຫຍດສູງສຸດທີ່ ທີ່ໄດ້ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ເຈົ້າ ອັນໃຊ້ ຖາມຕໍ່ ອັ ນໃຊ້ເວລາສັ້ນລົງນີ້ປະມານເທົ່າໃດ ອ່າ ກະຄື ອັນ ເຮົາຮູ້ເນາະ ຢູ່ໃນການແຈ້ງຕາຕະລາງການເດີນທາງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຫາບໍ່ເຕັນ ດ້ວຍຂະບວນລົດໄຟ EMU ຫັ້ນ ກໍໃຊ້ເວລາບໍ່ເກີນ 4 ຊົ່ວໂມງ
ອັນ ເຈົ້າ ອັນນີ້ນີ້ແມ່ນຍົກຕົວຢ່າງແຂວງໃດເນາະນີ້ ອັນ ອັນຈາກ ຄັນແບບແຕ່ລະແຂວງ ເອົາ ອັນຍົກຕົວຢ່າງແຂວງໃດແຂວງໜຶ່ງໄດ້ບໍ່ ປົກກະຕິແລ້ວນີ້ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເຖິງ ເຖິງ ອັນນາ ນະຄອນຫຼວງວຽງ ຈັນເຖິງແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ຢູ່ເຂດບໍ່ເຕັນ ຊາຍແດນບໍ່ເຕັນນະ ແມ່ນໃຊ້ເວລາບໍ່ເກີນ 4 ຊົ່ວໂມງ ອື ເຈົ້າ ອື ອັນນີ້ແມ່ນ ແມ່ນສິ່ງທີ່ໄດ້ເນາະ ແມ່ນແລ້ວ ເພາະວ່າຜ່ານມາຫັ້ນ ເຂົາເຈົ້າເຫັນວ່າ ອັນນີ້ແມ່ນອີງຕາມຊ າວບ້ານເວົ້າເນາະ ຊາວບ້ານເຫັນວ່າ ຄັນເຮົາຊິເດີນທາງແຕ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄປຍັງ ອ່າ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທານີ້ ດ້ວຍລົດ ດ້ວຍລົດເມໂດຍສານນີ້ ມັນຕ້ອງໃຊ້ເວລາ 10 ປາຍຊົ່ວໂມງຈຶ່ງຄ່ອຍຮອດ ຊີ້ນະ ອັນ ນີ້ເປັນຜົນປະໂຫຍດຫຼັກໆທີ່ເຂົາເຈົ້າສຳຜັດໄດ້ ເຈົ້າ ອືມ ເປັນນັ້ນແຫຼະ ອື ອັນນີ້ແລ້ວ ອັນ ອັນນາ ແລ້ວ ປະເທດລາວເສຍຫຍັງກ່ຽວກັບການສຳ ໂຄງ ແລ້ວໂຄງການນີ້ນີ້ ປະເທດລາວເສຍຫຍັງ
ອັນນີ້ ຄຳຖາມນີ້ເປັນຄຳຖາມທີ່ສຳຄັນ ແລ້ວກະພວກເຮົາກະໄດ້ພະຍາຍາມຊອກຫາຂໍ້ມູນ ໂດຍອີງໃສ່ ເອີ ຂໍ້ມູນທີ່ມີການສຶກສາ ແລະ ຍັງບໍ່ໄດ້ສຶກສາເນາະ ປາກົດວ່າ ໄດ້ຄຳຕອບວ່າ ຍັງບໍ່ທັນມີຂໍ້ມູນທີ່ເປັນພື້ນຖ ານເທື່ອວ່າ ປະເທດລາວເສຍຫຍັງ ປັດຈຸບັນນີ້ ມັນ ມັນຍັງບໍ່ທັນມີຫຍັງເສຍເທື່ອ ເທົ່າທີ່ວ່າ ອັນນີ້ແມ່ນອີງຕາມການສຳພາດ ແລ້ວກະຂໍ້ມູນທີ່ມີ ທີ່ມີອອກມາ ມັນບໍ່ທັນມີຂໍ້ມູນຢ່າງເດັ່ນວ່າ ປະເທດລາວເສຍຫຍັງເ ນາະ ແຕ່ວ່າເທົ່າທີ່ລົມກັບຊາວບ້ານເດ້ ເປັນຈັ່ງໃດ ເຂົາວ່າຈັ່ງໃດ ແຕ່ວ່າໃນ ໃນມິຕິຂອງຊາວບ້ານ ຂະເຈົ້າພັດຮູ້ສຶກວ່າ ອ່າ ໂຄງການນີ້ ແນ່ນອນແຫຼະ ມັນກະໄດ້ມີການແຈ້ງໃນເບື້ອງຕົ້ນເນາະ ມີຊາວບ້ານຫຼ າຍຄອບຄົວ ຫຼາຍພັນຄອບຄົວ ຕ້ອງຖືກຍົກຍ້າຍ ຫຼີກທາງກັບໂຄງການ ອັນນັ້ນແມ່ນກຸ່ມຊາວບ້ານ ທີ່ເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າ ເຂົາເຈົ້ານັ້ນສູນເສຍ ອັນນັ້ນແມ່ນມິຕິຂອງຊາວບ້ານສູນເສຍເນາະ ບໍ່ແມ່ນມິຕິຂອງປະເທ ດສູນເສຍ ເຈົ້າ ແຕ່ວ່າມິຕິຂອງປະເທດສູນເສຍນີ້ ມີໂຕໜຶ່ງອີກ ຄືວ່າ ປະເທດລາວນີ້ຕ້ອງຕົກເປັນໜີ້ເດ້ ເປັນຈັ່ງໃດໂຕນີ້ນະ ເພາະວ່າສັດສ່ວນການລົງທຶນນີ້ ແມ່ນ 70 30 ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນເງິນກູ້ຢືມຂອງ ອ່າ ປະເ ທດລາວ ທີ່ວ່າໄປກູ້ຢືມເງິນຕ່າງປະເທດມາສ້າງທາງລົດໄຟ ໂຕນີ້ ເຮົາເຫັນວ່າຈັ່ງໃດ ຜົນເສຍໂຕນີ້ ອັນນີ້ນີ້ ອັນນ່າ ເພິ່ນກະບໍ່ໄດ້ເວົ້າວ່ານະ ມັນເປັນຜົນເສຍເນາະ ເພິ່ນ ຂະເຈົ້າມີແຕ່ເວົ້າວ່າ ອັນນີ້ແມ່ນອີງ ຕາມທີ່ເຮົາໄດ້ສຳພາດນັກວິຊາການຊາວສິງກະໂປເນາະ ເພິ່ນ ຂະເຈົ້າເວົ້າວ່າ ໂຄງການນີ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ ອ່າ ລັດຖະບານລາວນີ້ ມີໜີ້ສິນສະສົມເພີ່ມຕື່ມ ເປັນສ່ວນສຳຄັນເນາະ ແຕ່ບໍ່ ບໍ່ຮູ້ວ່າ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ ວ່າ ອ່າ ໜີ້ສິນທີ່ມີທັງໝົດຫັ້ນ ມັນມາຈາກໂຄງການນີ້ ຮຸນແຮງສ່ຳໃດ ຫຼາຍສ່ຳໃດ ອື ໜ້ອຍຫຼາຍສ່ຳໃດ ເຈົ້າ ອື ຈິງໆມັນມີຂໍ້ມູນຢູ່ເນາະ ແຕ່ວ່າ ແຕ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຈື່ມັນນີ້ ເລີຍເອົາມາເວົ້າສູ່ຟັງບໍ່ໄດ້ ອື ເຈົ້າ ບັດນີ້ໃນ ຖານະວ່າທີ່ເປັນນັກຂ່າວ ທີ່ວ່າເຮົາຂຽນເລື່ອງນີ້ມານີ້ ມັນມີສິ່ງໃດໃໝ່ໆທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກໂຄງການໂຕນີ້ ອັນ ອັນນີ້ກະບໍ່ສະເພາະແຕ່ດ້ານດຽວ ດ້ານ ດ້ານອື່ນໆອີກຫັ້ນນະ ມັນມີຫຍັງແດ່ ສິ່ງໃໝ່ໆທີ່ເກີດຈາກໂຄງ ການນີ້ ເຈົ້າ ອັນນີ້ແມ່ນ ເທົ່າທີ່ຂຽນຂ່າວມາ ແລ້ວກະຕິດຕາມມານີ້ ແມ່ນ ເຈົ້າ ມັນຍັງບໍ່ມີຂໍ້ມູນໂຕນີ້ເທື່ອ ວ່າ ວ່າມີສິ່ງໃໝ່ເກີດຂຶ້ນແນວໃດ ບໍ່ ບໍ່ທັນມີເທື່ອ ອື ບັດນີ້ແລ້ວຜົນກະທົບທີ່ເກີດຂຶ້ນໂດຍລວມເນາະ ພາບລວ ມຢູ່ປະເທດລາວຫັ້ນ ມີຫຍັງແດ່ເນາະ ສຳລັບທີ່ວ່າເຈົ້າໄດ້ຕິດຕາມຂ່າວນີ້ມາຫັ້ນນະ ຜົນກະທົບໂດຍລວມ ມັນເປັນແນວນີ້ເນາະ ເຮົາຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າ ອ່າ ແນວຄິດຂອງປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີຈິ້ນຜິງນີ້ ແມ່ ນຢາກເຮັດໃຫ້ ອ່າ ຈີນສາມາດຂະຫຍາຍການລົງທຶນ ແລ້ວກະການຄ້າ ໄປຍັງປະເທດອື່ນ ຜ່ານເສັ້ນທາງລົດໄຟ ແລ້ວກະເສັ້ນທາງອື່ນໆ ເຈົ້າ ແລ້ວກະເສັ້ນທາງອື່ນ ທາງເຮືອ ທາງຫຍັງບໍ ເຊິ່ງໂດຍສະເພາະ ເປັນທາງລົດໄຟນີ້ ເພິ່ນເຊື່ອວ່າ ອັນນ່າ ມັນຈະເປັນສິ່ງທີ່ນຳຄວາມສີວິໄລ ໄປໃຫ້ກັບປະເທດນັ້ນໆ ເປັນຕົ້ນ ເປັນຕົ້ນວ່າເຮົາ ເຮົາເຄີຍໄດ້ຍິນນະ ອະດີດເຈົ້າແຂວງ ແຂວງສາລະວັນທ່ານໜຶ່ງ ເພິ່ນກໍເຄີຍເວົ້າ ວ່າ ຫົນທາງໄປຮອດໃສ ຄວາມສີວິໄລໄປຮອດຫັ້ນ ເຈົ້າ ແລ້ວກໍທ່ານສີ ທ່ານສີຈິ້ນຜິງເອງ ເພິ່ນກໍຄິດວ່ານະ ເສັ້ນທາງລົດໄຟໄປຮອດໃສ ຄວາມສີວິໄລໄປຮອດຫັ້ນ ຄືເຮົາເຄີຍສຶກສາມາກ່ອນເນາະ ສະໄໝຕະກີ້ ຫັ້ນແມ່ນ ອ່າ ເຮົາເຄີຍໄດ້ຍິນ ຄວາມສີວິໄລລ່ອງແມ່ນ້ຳຂອງ ຄວາມສີວິໄລລ່ອງແມ່ນ້ຳສິນທຸ ຄວາມສີວິໄລລ້ອງແມ່ນ້ຳ Euphrates ເອີ ຢູ່ສະໄໝ Mesopotamia ພຸ້ນນະ ເພິ່ນຢາກໃຫ້ມັນເປັນຄືແນວນັ້ນເນາະ ໂອເຄ ອັນນັ້ນມັນ ອັນນັ້ນມັນ ສ່ວນ ດຽວ ດຽວບຶດໜຶ່ງ ບຶດໜຶ່ງ ອັນນັ້ນເປັນ ເປັນສ່ວນຂອງນະໂຍບາຍຂອງຈີນ ແຕ່ວ່າໃນສ່ວນຂອງປະເທດລາວປັດຈຸບັນນີ້ນະ ໂຄງການທາງລົດໄຟນີ້ ສ່ວນໜຶ່ງກະມີຄົນຈີນເຂົ້າມາຫຼາຍ ແລ້ວມັນກໍກໍ່ໃຫ້ເກີດບັ ນຫາໂດຍພາບລວມເດ ມັນມີຫຍັງແດ່ ບັນຫາຢູ່ໃນນັ້ນ ໂດຍພາບລວມ
ໂດຍພາບລວມ ອັນນີ້ແມ່ນອີງຕາມທີ່ໄດ້ສຳພາດ ອ່າ ນັກວິຊາການເນາະ ຜູ້ທີ່ເພິ່ນກິ້ງເກືອກເລເລືອຢູ່ແປວໄຟສະໜາມຮົບແຫ່ງການເຮັດວຽກຕົວຈິງຫັ້ນນະ ເພິ່ນກະຢັ້ງຢືນວ່າ ສິ່ງທີ່ມັນມານຳ ອ່າ ໂຄງການທ າງລົດໄຟນີ້ ເຈົ້າ ມັນຈະມີການລົງທຶນເຂົ້າມາຫຼາຍ ການລົງທຶນເຂົ້າມາຫຼາຍແລ້ວ ເພິ່ນກໍຢືນຢັນວ່າ ມັນຈະຕ້ອງມີການນຳຄົນງານເຂົ້າມາ ເມື່ອນຳຄົນງານເຂົ້າມາແລ້ວ ກະຈະມີການມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ປະເ ທດນັ້ນ ກໍຄືປະເທດລາວ ເປັນຈຳນວນຫຼາຍເພີ່ມຂຶ້ນ ເມື່ອມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຫຼາຍເພີ່ມຂຶ້ນ ມາລົງທຶນຫຼາຍຂຶ້ນແລ້ວ ຄົນຈີນຈະມີລັກສະນະພິເສດກວ່າຄົນປະເທດອື່ນ ກໍຄືເຂົາເຈົ້າຈະຢູ່ເປັນກຸ່ມເປັນກ້ອນ ແລ້ວກໍສ້ າງອິດທິພົນໃນກຸ່ມເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄ່ອນຂ້າງດີ ເຈົ້າ ເພາະວ່າຫຍັງ ມັນເຫັນມາແລ້ວ ຢູ່ໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວບໍ ຫຼືວ່ານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫຼືວ່າແມ້ກະທັ້ງປະເທດໄທ ຫຼືວ່າປະເທດກຳປູເຈຍນີ້ ເອົາ ຍົກຕົວຢ່າງ ຍົກຕົ ວຢ່າງເບິ່ງ ມັນເປັນຈັ່ງໃດ ເອີ ມັນຈະສ້າງບັນຫາສັງຄົມເນາະ ສ້າງບັນຫາສັງຄົມ ອັນນະ ເປັນໄພສັງຄົມແຫຼະ ເຮັດໃຫ້ ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານປະເທດນັ້ນໆ ຈະຕ້ອງໄດ້ມີ ອັນນະ ງົບປະມານ ມາໃຊ້ຈ່າຍໃນດ້ານ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນຫຼາຍຂຶ້ນ ແທນທີ່ຈະເອົາເງິນສ່ວນນັ້ນນະ ໄປ ໄປໃສ່ໃນດ້ານການພັດທະນາດ້ານການສຶກສາບໍ ສາທາລະນະສຸກ ແລ້ວກະຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງຈັ່ງຊີ້ ອື ຊຶ່ງ ຊຶ່ງມັນເປັນບັນຫາທີ່ເຮັ ດໃຫ້ປະເທດອ້ອມຂ້າງຈີນນັ້ນປະສົບພົບພໍ້ແລ້ວ ອັນນີ້ແມ່ນອີງຕາມການສຶກສາຕົວຈິງ ເຈົ້າ ນັກວິຊາການທີ່ເພິ່ນກິ້ງເກືອກເລເລືອຕົວຈິງເນາະ ເຈົ້າ ຄັນຊັ້ນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມເດ ມັນເປັນຈັ່ງໃດ
ອັນນີ້ ໂຄງການທາງລົດໄຟລາວຈີນ ມີຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມນີ້ ແມ່ນຍັງບໍ່ມີຂໍ້ມູນພື້ນຖານທີ່ຈະ ອ່າ ເອົາມາສົນທະນາກັນໃນມື້ນີ້ເນາະ ເພາະວ່າອັນນີ້ຍັງບໍ່ໄດ້ມີການສຶກສາເທື່ອ ເອີ ມື້ນີ້ເນາະ ໝາຍເຖິງ ດຽວ ໝາຍເຖິງ ອັນນະ ອັນ ໂຄງການທາງລົດໄຟລາວຈີນເຂົ້າມາ ມີການລົງທຶນຫຼາຍ ເປັນຕົ້ນວ່າດ້ານກະສິກຳເດ ເຂົາເຈົ້າກໍເຂົ້າມາລົງທຶນຫຼາຍ ໃສ່ສວນກ້ວຍສວນຫຍັງ ມັນມີບັນຫາທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ໂຕນີ້ບໍ ຈາກສວນກ້ວຍນີ້ ທີ່ວ່າມາຢູ່ປະເທດລາວນີ້ ອັນນີ້ ອັນ ຂ້າພະເຈົ້າຕອບຕົວນີ້ບໍ່ໄດ້ເນາະ ເພາະວ່າຫຍັງ ເຈົ້າ ເພາະວ່າມັນ ມັນຕ້ອງ ຕ້ອງແຍກກ່ອນວ່າ ຕົວໂຄງການລົດໄຟມັນກໍຕ່າງຫາກ ຕົວການລົງທຶນ ຂອງຈີນເຂົ້າມາມັນກໍຕ່າງຫາກ ບາງຄັ້ງການລົງທຶນນັ້ນມັນອາດຈະບໍ່ກ່ຽວທາງລົດໄຟກໍມີນະ ມັນເປັນເລື່ອງຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານຂອງພວກເຈົ້າບໍ ຫຼືວ່າມັນເປັນເລື່ອງການຄ້າລະຫວ່າງຊາຍແດນບໍ ອັນນັ້ນມັນກໍເປັນອີກເລື່ອງໜຶ່ງ ອື ອັນນັ້ນເຮົາ ເຮົາຍັງບໍ່ມີຂໍ້ມູນຕົວນັ້ນເນາະ ແຕ່ວ່າຖາມວ່າ ເອີ ຜົນກະທົບທີ່ເກີດຂຶ້ນນຳການເຂົ້າມາຂອງລົດໄຟນີ້ ມັນແມ່ນມີການລົງທຶນໃນດ້ານຕ່າງໆເນາະ ແລ້ວມັນເຂົ້າມ າໃນຮູບແບບການລົງທຶນແລ້ວ ມັນຈະເອົາຄົນງານເຂົ້າມາຫຼາຍ ອັນນີ້ແມ່ນເຮົາເຫັນໃນຫຼາຍໆໂຄງການ ເປັນຕົ້ນແມ່ນເຂດເສດຖະກິດພິເສດຈັ່ງຊີ້ ກະແມ່ນເຂົາເຈົ້າກໍເອົາຄົນງານຈີນເຂົ້າມາ ເຂົ້າມາແ ລ້ວຍັງບໍ່ພໍ ມາຕັ້ງຖິ່ນຖານນຳ ມັນ ມັນ ມັນເຫັນພາບໂຕນີ້ທີ່ ທີ່ມີຂໍ້ມູນ
ເຈົ້າ ອັນ ບັດນີ້ນອກຈາກທີ່ວ່ານັກລົງທຶນຈີນເອົາແຮງງານເຂົ້າມາໄດ້ຜົນກະທົບແລ້ວເນາະ ປະຊາຊົນລາວ ໃນຖານທີ່ວ່າ ອັນ ຢູ່ລາວ ແລ້ວເພິ່ນສ້າງທາງລົດໄຟລາວຈີນມານີ້ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍພັນຄອບ ຄົວຫັ້ນ ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ ອັນ ຕາມທີ່ວ່າເຈົ້າຕິດຕາມຂ່າວນີ້ມານີ້ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີຍໝົດແລ້ວບໍ່ເນາະ ຫຼືຈັ່ງໃດ
ເອີ ອັນນີ້ກໍຖືວ່າ ອ່າ ນອນຢູ່ໃນເປົ້າໝາຍທີ່ເຮົາສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນໄດ້ ຢ່າງຈະແຈ້ງທີ່ສຸດເນາະ ເພາະວ່າອີງຕາມການລາຍງານຂອງພວກເຮົາທີ່ຕິດຕາມມາຕະຫຼອດນີ້ ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີຕິດຕາມມາຕະຫຼອ ດ ກໍຄືມີການຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍໄປແລ້ວ ແຕ່ວ່າກໍຍັງຢູ່ ມີ ມີພັນປາຍຄອບຄົວທີ່ວ່າ ທີ່ວ່າຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີຍເນາະ ຈາກທັງໝົດປະມານ 6,000 6,000 ປາຍຄອບຄົວ ເຈົ້າ ອັນນີ້ມັນກະເປັນສິ່ງທີ່ ເອີ ຊາວບ້ານໂດຍສ່ວນໃຫ ຍ່ເພິ່ນກໍຍັງລໍຖ້າຢູ່ ທີ່ວ່າເພິ່ນຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບ ອັນນີ້ແມ່ນກຸ່ມຊາວບ້ານທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບ ເພິ່ນຍັງລໍຖ້າຢູ່ຮອດທຸກມື້ນີ້ ອື່ມ ອັນ ອັນກຸ່ມຊາວບ້ານທີ່ວ່າບໍ່ທັນໄດ້ຮັບນີ້ ອັນ ພໍຊິບອກໄດ້ບໍ່ເນາະວ່າ ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວຂະເຈົ້າຢູ່ແຂ ວງໃດຫັ້ນນະ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນບໍ່ ຫຼືວ່າຢູ່ທາງແຂວງອື່ນ ພາກເໜືອຈັ່ງໃດຫັ້ນນະເນາະ ອັນ ອັນນີ້ແມ່ນອີງຕາມທີ່ເພິ່ນລາຍງານຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສະພາເນາະ ໂດຍແມ່ນທາງກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພິ່ ນລາຍງານວ່າ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີຍນັ້ນ ຍັງມີຢູ່ ກະຈາຍຢູ່ທຸກແຂວງ ເພາະວ່າແຕ່ລະແຂວງຍັງບໍ່ໄດ້ທັນສະຫຼຸບຂາດໂຕໄດ້ວ່າ ແຂວງພວກເຮົານີ້ໄດ້ມີການຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍຮ້ ອຍສ່ວນຮ້ອຍ ອັນນີ້ພວກເຮົາກໍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບລາຍງານໂຕນີ້ເທື່ອເນາະ ສະນັ້ນແລ້ວຍັງບໍ່ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ອ່າ ມີແຂວງໃດຈ່າຍໝົດ 100% ຫຼືວ່າ ເອີ ປະຊາຊົນທີ່ຍັງເຫຼືອມີຢູ່ໃນແຂວງຫຼາຍດາຍ ເອີ ມີ ມີຢູ່ໃນແຂ ວງໃດຫຼາຍ ອັນນີ້ພວກເຮົາກໍຍັງມີຂໍ້ມູນໂຕນັ້ນເທື່ອເນາະ ແຕ່ມີແຕ່ເພິ່ນບອກວ່າຍັງມີພັນປາຍຄອບຄົວທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີຍ ຄຳຖາມສຸດທ້າຍ ດຽວເດີ ເພິ່ນບອກວ່າ ເພິ່ນບອກວ່າບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີຍ ເນື່ອງ ຈາກວ່າຕົກລົງຄ່າຊົດເຊີຍກັນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ ໂອເຄ ໂອເຄ ອັນນັ້ນເລື່ອງຄ່າຊົດເຊີຍເບີດໄປແລ້ວເນາະ ບັດນີ້ຄຳຖາມສຸດທ້າຍກໍຄືວ່າ ສິ່ງທ້າທາຍໃນຕໍ່ໜ້າສຳລັບປະເທດລາວເດ ຊິເປັນຈັ່ງໃດຈາກໂຄງການ ທາງລົດໄຟລາວຈີນນີ້
ອັນນີ້ນີ້ຕ້ອງເວົ້າຢ່າງຈະແຈ້ງໄດ້ເລີຍວ່າ ມັນຍັງບໍ່ທັນມີຂໍ້ມູນສຶກສາໂຕນີ້ເທື່ອວ່າ ສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ໜ້າມັນຈະ ຈະມີຫຍັງແດ່ເນາະ ແຕ່ອີງຕາມທີ່ເຮົາໄດ້ສຳພາດ ອ່າ ນັກວິຊາການຜູ້ທີ່ເພິ່ນເຮັດວຽກກິ້ງເກືອກເ ລື້ອຍໆຕົວຈິງ ເພິ່ນຢັ້ງຢືນຄືກັນວ່າ ມັນຈະມີສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ
ມີຫຍັງແດ່ລະ
ມັນ ມັນ ມັນມີຫຼາຍຢ່າງເນາະ ແຕ່ວ່າຕອນ ຕອນນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈື່ບໍ່ໄດ້ເນາະ ຮູ້ແຕ່ວ່າເພິ່ນວ່າມັນຈະຕ້ອງມີສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ ຍົກຕົວຢ່າງງ່າຍໆ ຕົວຢ່າງງ່າຍໆ ກໍຄືສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນຫຼັກໆນີ້ ກໍຄືຖ້າວ່ າມີຄົນ ອ່າ ຈີນເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຫຼາຍ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ມີບັນຫາສັງຄົມເນາະ ເຈົ້າ ວ່າຄົນຈີນນີ້ບໍ່ເຄົາລົບກົດໝາຍລາວຈັ່ງຊີ້ນະ ມັນ ມັນ ອັນນີ້ມັນ ມັນເຫັນຕົວຈິງແລ້ວປັດຈຸບັນນີ້ ແລ້ວກໍຄວາມຮຸນແຮງຕົວນີ້ມັນອ າດຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ເນາະ ເພາະວ່າຫຍັງ ມັນເຫັນກໍລະນີຢູ່ປະເທດກຳປູເຈຍແລ້ວ ຄົນຈີນເປັນກຸ່ມເປັນແກ້ງ ລະກະບໍ່ເຄົາລົບກົດໝາຍທ້ອງຖິ່ນຊີ້ຫັ້ນນະ ບໍ່ເຄົາ ບໍ່ເຄົາລົບກົດໝາຍປະເທດນັ້ນ ອັນນີ້ນັກວິຊາການເ ພິ່ນກໍ ອ່າ ຄິດວ່າໂຕນີ້ລະເປັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ວ່າ ອ່າ ຈະເກີດຂຶ້ນໃນປະເທດລາວຄືກັນ
ເຈົ້າ ຂໍຂອບໃຈຫຼາຍໆ ພູວົງ ທີ່ມາຮ່ວມລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາ Podcast ຂອງພວກເຮົາ ມື້ນີ້ ອຸ່ນແກ້ວ ກັບ ສຸພັດຕາ ກະຕ້ອງ ລາໄປກ່ອນ ອັນນີ້ເປັນການສຳພາດແບບພິເສດກ່ຽວກັບໂຄງການທາງລົດໄຟ ລາວຈີນໃນປະເທດລາວເນາະ ເຈົ້າ ໂດຍ ຂອບໃຈ ດ້ວຍຄວາມຍິນດີ ຂອບໃຈຫຼາຍໆ ຂອບໃຈ ຍິນດີ ຢ່າພາດ ທ່ານສາມາດຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາ Podcast ຂອງພວກເຮົາໄດ້ທີ່ Apple Google Podcast ແລ ະກໍ Spotify ໄດ້ເນາະ ແລ້ວກໍທ່ານສາມາດຮັບ ຊົມວິດີໂອທາງ Facebook ແລະ YouTube ໄດ້ ມື້ນີ້ເຮົາສອງຄົນ ອຸ່ນແກ້ວກັບສຸປະຕາ ຕ້ອງລາທ່ານໄປກ່ອນ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ